اي پيغمبر صلّي اللّٰه عليه وسلّم! چئو ته اي ڪتاب وارؤ! جيڪو ايمان آڻي، تنهن کي الله جي واٽ کان ان واٽ جي ڏنگائي گهري ڇو ٿا جهليو؟ هن هوندي جو اوهين ڄاڻندڙ آهيو ۽ جيڪي اوهين ڪندا آهيو، تنهن کان الله بي خبر ناهي.